SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ການຍົກຍ້າຍມາຢູ່ອົດສະຕຣາລີຍຜ່ານວີຊາທຸລະກິດ ແລະ ການໝູນເງິນໝູນຄຳ ແມ່ນວ່າທ່ານຮູ້ຫຍັງແດ່ ໂຄງການ Business Innovation and Investment Program ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ບັດນີ້ ຄືສຳລັບປີ 2020 2021 ທະວີຂຶ້ນສອງທົບ ໂດຍທີ່ວ່າມີບ່ອນໃຫ້ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 3,500 ບ່ອນ ເພື່ອຈະມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໄດ້ຕາມໂຄງການນັ້ນ ໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຊົດຊ່ວຍໃຫ້ມີການໝູນເງິນ ໝູນຄຳໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເຖິງຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ທັງກໍຊົດຊ່ວຍແນວທາງໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນດ້ວຍ ເຊັ່ນຊົດຊ່ວຍນັກໝູນເງິນໝູນຄຳ ນັກພັດທະນາ ການ ແລະ ຄົນທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານຕ່າງໆ ໂຄງການ Business Innovation ການພັດທະນາທຸລະກິດ and Investment ການໝູນເງິນໝູນຄຳ ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຄົນໝູນເງິນໝູນຄຳ ນັກທຸລະກິດ ນັກພັດທະນາການ ແລະ ຄົນທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃ ນດ້ານທຸລະກິດການຄ້າ ແລະ ຄົນທີ່ມີຄວາມປະສົບການໄດ້ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຊົດຊ່ວຍໃຫ້ມີການໝູນເງິນໝູນຄຳໃສ່ເສດຖະກິດອົດສະຕຣາເລຍເຖິງ 16,000 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຕົກມາບັດນີ້

ຖືກບັນຍັດອອກມາ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍປ່ຽນແປງການຈຳຕ້ອງມີໃສ່ວີຊາ Business Innovation Stream ວີຊານີ້ກໍມີນາມທີ່ຮຽກວ່າ Subclass 188A ທ່ານ Johnson ກໍເວົ້າອີກວ່າ

ທີ່ກ່ອນນີ້ແມ່ນຖືກກຳນົດໄວ້ 5 ແສນໂດລາ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການໝູນເງິນໝູນຄຳ ສຳລັບນັກໝູນເງິນທີ່ຮຽກວ່າ Significant Investor ຍັງຄືເກົ່າ 5 ລ້ານໂດລາ ແຕ່ສຳລັບຜູ້ຮ້ອງຂໍ Investor Stream ເມື່ອຮ້ອງຂໍເອົາ Investor Stream ບັດນີ້ ຕ້ອງໝູນເງິນ ໝູນຄຳຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ 2 ລ້ານ 5 ແສນໂດລາ ທີ່ແມ່ນທະວີຂຶ້ນຈາກລະດັບເກົ່າ

ການປ່ຽນແປງທີ່ຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດທີ່ມີຂຶ້ນພາຍໃຕ້ Entrepreneur Stream ຂອງ Subclass 188 ວີຊາ ແມ່ນວ່າບັດນີ້ບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີເງິນມີຄຳ 200,000 ໂດລາຄ້ຳຈູນ

ເພື່ອຫາເອົາຂໍ້ມູນຕື່ມກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງອັນລ່າສຸດຕ່າງໆ ທີ່ມີໃສ່ໂດຍໂຄງການ Business Investment and Innovation Program ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຂອງກະຊວງ Department of Home Affairs ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່າ ນ SBS ລາວ